SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ Facebook ພົນລະບ້ານລະເມືອງໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເຍ ໃນຂົງເຂດໄກໂດດດ່ຽວ ຈະເປັນພວກພົນລະເມືອງອົດສະເຕຣເລຍຈຸແລກໆ ທີ່ຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ເມື່ ອມີການລົງໄມ້ລົງມືສັກຢູກສັກຢານັ້ນໃຫ້ແກ່ຄົນໃນປະເທດນີ້ ໂດຍມີຢາວັກຊີນຫຼາຍລ້ານໂດສເກັບແຊ່ເຢັນ ແລະ ຖືກຂົນສົ່ງໄປຍັງບາງຫົນແຫ່ງໃນເຂດໂດດດ່ຽວຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນວ່າທາ ງການສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍ ກຳລັງກະຕຽມການຂົນສົ່ງອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນຂ້າງໜ້ານີ້

ພວກທ່ານຈະໄດ້ກະທຳໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນປະເທດນີ້ ຄົນທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນເຂດໄກໂດດດ່ຽວຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈະເປັນຄະນະຄົນແລກໆທີ່ຈະຖືກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ National Aboriginal Community Control Health Organisation ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊິ້ນສ່ວນຂອງການບໍລິການ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແກ່ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ

Aboriginal and Torres Strait Islander people are amongst ພວກເຂົາເຈົ້າອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ຖືກຄາດວ່າຈະຖືກແປເປັນພາສາ ເພື່ອຊູດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່າງໆ ເມື່ອທີ່ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ຖືກທົດລ ອງໃສ່ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍເທື່ອ ແຕ່ການທົດລອງໃສ່ຄົນອື່ນໆຖືກກະທຳແລ້ວ ທີ່ເປັນອາການອັນປົກກະຕິໂດຍພົນລະເມືອງທົ່ວໄປ ດຣ Agostino ເວົ້າວ່າ ທາງການສາທານະສຸກຈະຕິດຕາມມອງເບິ່ງຢ່າງ ໃກ້ຊິດ ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຈາກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງໂຄງການຊຸກຍູ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 Cold Supply Chain ຈະເປັນຊິ້ນສ່ວນອັນສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນການສົ່ງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດໄກໂດດດ່ຽວ ແ ລະ ຊົນນະບົດອົດສະຕຣາລີ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເປັນຈຳນວນມາກມາຍ ຖືກສັກຖືກສີດໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນແລ້ວ ແມ່ນວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກັບການຜິ ດພາດຕ່າງໆຈາກການສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆນັ້ນ GS1 ເປັນຄະນະອຸດສາຫະກຳອັນໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດປະສົງສຸດຊ່ວຍທຸລະກິດສ້າງສາຍລຳລຽງຕ່າງໆ

sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ